You're with SBS Radio ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ Flu ໄຂ້ຫວັດນ້ອຍ Cold ຕ່າງໆນານາ ແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດມາຈາກແມ່ພະຍາດໄວຣັສທີ່ຕິດແປດກັນໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ວ່ອງໄວ ບໍ່ວ່າໃນຫົນແຫ່ງໃດໃນໂລກນີ້ກໍຕາມ ມີພະຍາດໄຂ້ຫວັດຕ່າງໆ ແລະ ກໍມີການພະຍາຍາມແກ້ໄຂມັນ ແລະ ປິ່ນປົວມັນຢູ່ຕະຫຼອດມາ ນັກຄົ້ນຄວ້າທັງຫຼາຍພົບພໍ້ຢາທີ່ເກົ່າແກ່ໄປຮອດໄປເຖິງສະໄໝເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ທີ່ອາດຈະສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຄົນຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຫວັດ ໃຫຍ່ຟລູໄດ້ ການຄົ້ນຮູ້ຄົ້ນເຫັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ໃນປີ 2019 ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເກືອບເຖິງ 300 ຄົນ ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທັງມັນກໍເປັນກ່ອນຍາມທີ່ມັນອາລະວາດຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍດ້ວຍ ຢາທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າຮູ້ເຫັນນັ້ນມີຊື່ວ່າ Probenecid ມັນເປັນຢູກຢາທີ່ຖືກໃຊ້ຊ່ອຍປິ່ນປົວທະຫານໃນແນວໜ້າ ໃນຄາວເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 75 ປີພາຍຫຼັງທີ່ຢາດັ່ງກ່າວຖືກຜະລິດອອກມາ ບັດນີ້ນັກວິທະຍາສາດ ເວົ້າວ່າ ມັນສາມາດຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນການຕໍ່ຕ້ານໃນສະໄໝໃໝ່ ໃນການຕໍ່ສູ້ບໍ່ໃຫ້ມີຄົນຕາຍ ຫຼື ຖືກພະຍາບານຍ້ອນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູເອັນຊາ ແມ່ນວ່າຢາ Probenecid ເປັນຢາອັນໜຶ່ງຈາກຢາທີ່ມີພະລັງວັງຊາຕໍ່ຕ້ານຟລູສ ອງຊະນິດ ທີ່ຖືກນັກວິທະຍາສາດຂອງສະຖາບັນ Hudson Institute of Medical Research ໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ສຶກສາເບິ່ງ ການສຶກສາເບິ່ງໂດຍ Dr. Michelle Tate ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນນິຕະຍະສານອັນໂດ່ງດັງ British Journal of Pharmacology ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຈ ທີ່ວ່າມັນອາດເປັນຢູກຢາທີ່ໃຊ້ການໄດ້ກ່ຽວກັບຟລູ ໃນເວລານີ້ມັນຖືກນຳໄປໃຊ້ປິ່ນປົວ Gout

ຍ້ອນວ່າຄົນເຮົາເຈັບປ່ວຍຫຼາຍນັ້ນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ແມ່ນຍ້ອນພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເຮັດວຽກໂພດໄປ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາປ່ວຍ ດ້ວຍນີ້ ຢາດັ່ງກ່າວຊຸດຊ່ວຍການຕໍ່ຕ້ານຂອງພູມຕ້ານທາ ນຂອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວເຮົາຍັງມີພູມຕ້ານທານຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ເສຍຫາຍອີກ ນີ້ແປວ່າຢານັ້ນຢຸດຢັ້ງການບຸກລຸກຮ່າງກາຍ ແລະ ອະໄວຍະວະຂອງຄົນເຮົາໂດຍໄວຣັສຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດຟລູນັ້ນ ຢາທັ ງສອງທີ່ຖືກສຶກສາເບິ່ງນັ້ນ ເປັນຢາທີ່ບໍ່ແມ່ນຊະນິດ AZ 11645371 ທີ່ໃນເວລານີ້ຖືກນຳໄປທົດລອງປິ່ນປົວການເຈັບປວດ ດັ່ງເຈັບຂໍ້ແຂນ Arthritis ແຕ່ນັກຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າຢານີ້ກໍສາມາດຕໍ່ສູ້ໄຂ້ຫວັດຟລູ ດຣ ເທດ ເວົ້າວ່າ ຢາທັງ ສອງນີ້ເຈາະຈົງໃສ່ ATP receptor P2X7 ທີ່ເປັນໂມເລຄິວໃນຄົນເຮົາທີ່ມີບົດບາດອັນສຳຄັນ

a little bit is peaking earlier than other years.
ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຍໃນປີ 2019 ຍາມເປັນໄຂ້ຫວັດຟລູເລີ່ມຂຶ້ນກ່ອນເວລາອັນປົກກະຕິ ລັດຊາວອົດສະເຕຣເລຍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຖືກບຸກລຸກໂດຍສະເພາະເລີຍ ໃນລັດດັ່ງກ່າວເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຜູ້ເ ຖົ້າຜູ້ແກ່ 82 ຄົນຕາຍຍ້ອນແລ້ວ ໂດຍມີຄົນເປັນຟລູເກືອບເຖິງ 20,000 ຄົນແລ້ວ ໃນເວລາດຽວກັນຂອງຂວບປີ 2018 ແມ່ນເປັນຟລູນັ້ນເຖິງ 1,500 ຄົນ ນີ້ເຮັດໃຫ້ພັກເລເບີຊາວອົດສະເຕຣເລຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການລື້ ມເບິ່ງການທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຄວບຄຸມໄຂ້ຫວັດຟລູ ຮ່ວມດ້ວຍການມີຢູກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນຟລູດ້ວຍ ສຳລັບທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ມີການກະຕວງວ່າຄົນເປັນຢ່າງນ້ອຍ 300 ຄົນຕາຍຍ້ອນ ຟລູ ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ມັນກໍຍັງເປັນຂ່າວດີຢູ່ ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າຍ້ອນທີ່ຍາມເປັນໄຂ້ຫວັດຟລູເລີ່ມຂຶ້ນກ່ອນເວລາອັນປົກກະຕິ ແມ່ນວ່າພວກເພິ່ນກະຕວງວ່າຈຳນວນຄົນເປັນຟລູຈະມີຫຼຸດ ລົງໃນໄວໆນີ້ວ່າຊັ້ນ
Enjoy more stories in your language by visiting sps.com.au